ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋەزىيىتى

تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى مەخسۇس گۇۋاھلىق يىغىنى چاقىرىپ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى ۋە بۇ ھەقتىكى جاۋابكارلىق قىلمىشىنى مۇھاكىمە قىلدى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئەزالىرى ھەمدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە قاراشلىق بىر قىسىم ئورگانلىرىنىڭ خادىملىرى مۇھاكىمە يىغىنىدا مۇھىم سۆز قىلىپ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چەكلەش ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشتا نېمىلەرنى قىلالايدىغانلىقى ھەققىدە توختالدى

بولۇپمۇ دىنىي جامائەتنىڭ ھەر قاچان مۇشۇ خىل قىرغىنچىلىقتىكى مۇھىم نىشانلاردىن بولۇپ قېلىۋاتقانلىقى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ھەممىگە مەلۇم پاكىتلاردىن بولۇپ قالماقتا بۇ خىلدىكى قىلمىشلار ئىراق سۈرىيە قاتارلىق جايلاردا دائىش گۇرۇھىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى بىلەن تېزدىن يامرىغان بولسا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لاگېر سىستېمىسىنىڭ بەرپا بولۇشىغا ئەگىشىپ ئۇيغۇر دىيارىدا ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىقىشقا باشلىدى ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى ۋە توم لەنتوس كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى مۇشۇ خىل يوسۇندا بارغانسېرى ئېغىرلاۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىدە خەلقئارا جامائەتنىڭ دۆلەت ھاكىمىيەتلىرى بىلەن بىرلىكتە قانداق ئىش بىرلىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرالايدىغانلىقى ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەسىلىدىكى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىش مەسىلىسىنى مۇھاكىمە قىلىش ئۈچۈن يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى قىرغىنچىلىقنى ئاخىرلاشتۇرۇش ۋە جىنايەتچىلەرنى جاۋابكارلىققا تارتىش تېمىسىدا بىر قېتىملىق بىرلەشمە تور مۇھاكىمىسى ئۇيۇشتۇردى يىغىن رىياسەتچىسى، ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نېيدىن ميانزى خانىم ئالدى بىلەن سۆز ئالدى. ئۇ نۆۋەتتە داۋام قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقتا مەيلى ئۇيغۇرلار بولسۇن ياكى باشقا خەلقلەر بولسۇن، ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ دىنىي جامائەت ئىكەنلىكىنى،

ئۇلار نۇقتىلىق قىلىپ ئەينى ۋاقىتتا ئەمدى قايتىلانمايدۇ دەپ ئېلان قىلىنغان دۇنياۋى شوئارنىڭ يېقىنقى مەزگىللەردە ئەمەلىيەتكە خىلاپ ھادىسىلەرگە ئايلىنىپ قالغانلىقىنى، يەنە كېلىپ ھازىر بارغانسېرى زور كۆلەم ئېلىۋاتقان قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرگە جاۋابكار بولغانلارغا جازا بېرىش لازىملىقىنى، ئۇنداق بولمىغاندا بۇنىڭ تېخىمۇ زور كۆلەمدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرگە يېشىل چىراغ يېقىپ بېرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. بولۇپمۇ كىرىستوفېر سىمىس ھازىر نەچچە مىليون ئۇيغۇرنىڭ لاگېرلارغا قامىلىپ بولغانلىقى ھەققىدە خەۋەرلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقىنى، بۇنداق ئەھۋالدا ئەسلىدە تېخىمۇ كۆپ مەۋجۇت سىياسىي قوراللارنى ئىشقا سېلىش ئىمكانىيىتىنىڭ بارلىقىنى، ئەمما ھازىر بۇلارنىڭ تولۇق ئىشقا سېلىنمايۋاتقانلىقىنى، ئەگەر بۇ ھال داۋام قىلىۋەرسە، ئاقىۋەت ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە باشقا ھۆكۈمەتلەرنى ئېغىر گۇناھكارلىق تۇيغۇسىغا گىرىپتار قىلغۇسى پاجىئەلەرنىڭ داۋاملىق يۈز بېرىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.

ئەمما شۇنداق بولسىمۇ خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىنىڭ بۇ زور مەسىلىنى تەكشۈرۈش ھەمدە خۇلاسە چىقىرىش ئىقتىدارىنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى، دەل مۇشۇنداق بىر قىيىن شارائىتتا لوندوندىكى ئۇيغۇر سوت كوللوگىيەسىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى تېمىسىدىكى گۇۋالىق بېرىش سوتىنى چاقىرغانلىقى ۋە خىتاينى خەلقئارا سورۇندا جاۋابكارلىققا تارتقانلىقى، سوتتا قىرغىنچىلىق شاھىتلىرىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىش ھەمدە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك دەلىل ئىسپاتلارنى نامايان قىلىشتا ئۈلگىلىك رول ئوينىغانلىقىنى تەكىتلەپ، مۇشۇ خىلدىكى پائالىيەتلەرنىڭ خەلقئارا مىقياستا ئوينايدىغان مۇھىم رولىنى سەل چاغلاشقا بولمايدىغانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان خەلقلەرنى ھىمايە قىلىش ھەمدە قىرغىنچىلىقنى داۋام قىلدۇرۇۋاتقان ھاكىمىيەتلەرنى خەلقئارادىكى قانۇنىي ۋاسىتىلەرنىڭ ياردىمى ئارقىلىق جاۋابكارلىققا تارتىش مەسىلىسى توغرىسىدا ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ سابىق خەلقئارا جىنايى ئىشلار باش ئەلچىسى ستېفان رەپ ئەپەندى ۋە BDT-نىڭ دائىش قىرغىنچىلىقىدىكى جاۋابكارلىقنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ قانۇن ئىشلىرى مەسلىھەتچىسى جوناسان ئاگار مەخسۇس سۆز قىلدى. including crimes committed against religious communities, is very challenging and becomes more challenging. بولۇپمۇ ستېفان رەپ ئەپەندى قىرغىنچىلىقنى ئىجرا قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى جاۋابكارلىققا تارتىشتا قىيىنچىلىقنىڭ كۆپ بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، بۇلارغا قارشى چارىلەرنىڭمۇ مەۋجۇتلۇقىنى، بولۇپمۇ بۇ جەھەتتە قىرغىنچىلىق ئەھۋالىنى تەپسىلىي شەكىلدە ھۆججەتلەشتۈرۈشنىڭ بەكمۇ مۇھىملىقىنى بايان قىلدى. ئۇنىڭ پىكرىچە، قىرغىنچىلىقنى ھۆججەتلەشتۈرۈش ئەڭ مۇھىم بولغان بىرىنچى قەدەم بولۇپ، ھەرقايسى قىرغىنچىلىقلاردا بۇ نۇقتا ئىسپاتلانغان. بولۇپمۇ قىرغىنچىلىقنىڭ ماددىي ئىسپاتلىرىنى، شاھىتلارنىڭ بايانلىرىنى يىغىش، دەلىللەش ۋە شۇ ئارقىلىق قىرغىنچىلىق قىلغۇچىنى جاۋابكارلىققا تارتىش. خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىنىڭ ھۆكۈم ئىجرا قىلىش دائىرىسىگە تەۋە بولمىغان ئەھۋالدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە خاس قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش قانۇنلىرىنى، جۈملىدىن ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى قىرغىنچىلىق قانۇنى، ۋە ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ئۇرۇش جىنايەتلىرى قانۇنى دېگەنلەرنى تولۇق ئىجرا قىلىش قاتارلىقلار ئامېرىكا بىلەن خەلقئارا جامائەتنىڭ بۇ مەسىلىدە زىچ ھەمكارلىق ئورنىتىشىدا مۇھىم رول ئوينايدىكەن. But the justice for the victims at that crime base cannot be achieved without probative evidence that links the high level گۇۋاھچىلاردىن جوناسان ئاگار تەكىتلىگەن قىرغىنچىلىقنىڭ شاھىتلىرىنى ھەمدە ئىسپاتلىرىنى يىغىپ بىر پۈتۈن ماتېرىيالغا ئايلاندۇرۇش، قىرغىنچىلىقنىڭ جەريانىنى ھۆججەتلەشتۈرۈش، ھەمدە شۇ ئاساستا ئۇنىڭغا ماس قانۇن چىقىرىش، خەلقئارا جامائەتنى بۇ مەسىلىگە سەپەرۋەر قىلىشتىكى مەسىلىلەر توغرىسىدا ئادالەت ۋە جاۋابكار مەركىزىنىڭ دىرېكتورى كارمېن چاڭ ئالاھىدە توختالدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، نۆۋەتتە قىرغىنچىلىققا جاۋابكار بولغۇچىلارنى سوراققا تارتىشتا يەرلىك خەلقلەرنىڭ يېتەرلىك قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئىمكانىيىتىنىڭ بولماسلىقى بۇنىڭدىكى ئەڭ چوڭ توسقۇنلۇقنىڭ بىرى ئىكەن. بۇنىڭدا يالغۇز بىر ئىككى دۆلەتنىڭ ياكى تەشكىلاتلارنىڭ سۆز قىلىشى بىلەن قىرغىنچىلىقنى توسقىلى ياكى ئۇنى جاۋابكارلىققا تارتقىلى بولمايدىكەن. بۇنىڭ ئۈچۈن جەزمەن ھەر قايسى ھۆكۈمەتلەر جاۋابكارلارنى جىنايى ئىشلار بويىچە جازالاش مەۋقەسىنى تۇرغۇزۇپ چىقىشى لازىم ئىكەن. يەنە بىر ياقتىن ئامېرىكا ۋە باشقا جايلاردىكى قانۇن رامكىسى بۇنىڭغا بەزى توسقۇنلۇقلارنى پەيدا قىلماقتا ئىكەن. بولۇپمۇ ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم غەرب شىركەتلىرىنىڭ نازارەت مېخانىزمىغا لازىملىق ئۈسكۈنىلەرنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئىجرا قىلىۋاتقان خىتاي دۆلىتىگە ئېكسپورت قىلىشىغا قارىتا ھېچقانداق قانۇنىي چەكلىمىلەرنىڭ بولماسلىقىدەك رېئاللىقمۇ يەنە بىر ياقتىن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چەكلەش خىزمىتىگە توسقۇنلۇق پەيدا قىلىدىكەن. For over twenty years, CJA has held perpetrators of atrocity accountable using civil litigation in US courts.

ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مۇقەددىمىسى باشلانغان ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىرىدىن بۇيانقى ئەھۋاللارنى ئەسلەپ ئۆتكەچ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان قىرغىنچىلىقنى قانداق شەكىلدە ھازىرقىدەك زور كۆلەمگە ئېلىپ چىققانلىقىنى، شۇنداقلا ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بۇ قىرغىنچىلىقنى قانداق قىلىپ تۇنجى بولۇپ دۇنياغا ئاشكارىلىغانلىقىنى شەرھلەپ ئۆتتى. ئالىم سېيتوفنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى تېزلا ھۇجۇم نىشانىنى چەت ئەلگە قارىتىپ، ئۆزلىرىنىڭ قىرغىنچىلىق قىلمىشىنى پاش قىلغان شەخسلەر ۋە تەشكىلاتلارغا، جۈملىدىن ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغا تۈرلۈك بەتناملارنى چاپلاشتىن قىلچىلىكمۇ ئۇيالمىغان. زۇلۇمنى ۋە قىرغىنچىلىقنى پاش قىلغان شەخسلەرنى تېررورلۇققا باغلاشقا ئۇرۇنغان، بۇ ھەقتىكى پاكىتلارنى كۆپلەپ ئاشكارا قىلغان لوندون ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ سوت پائالىيەتلىرىنىمۇ پۈتۈن كۈچى بىلەن توسۇشقا ئۇرۇنغان. ئۇ مۇشۇ ئەھۋاللارنى ئومۇملاشتۇرۇپ، نۆۋەتتە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرى رەسمىي ئېتىراپ قىلغان بولسىمۇ، ھازىرقى جازا بېرىش تەدبىرلىرىنىڭ يېتەرلىك بولمايۋاتقانلىقىنى، شۇنىڭ ئۈچۈن خەلقئارانىڭ بۇنىڭغا قارىتا تېخىمۇ قاتتىق ۋە ئەمەلىي بولغان ئېمبارگو چارىلىرىنى قوللىنىشى لازىملىقىنى بىلدۈردى. ئۇ ئاخىرىدا ب د ت قارمىقىدىكى خەلقئارا سوتقا ئەزا بولغان خىتاينىڭ مۇشۇ مىنۇتلارنىڭ ئۆزىدە داۋاملىق قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى، بۇنداق ئەھۋالدا پەقەت خەلقئارا سوتقا ئەزا بولغان باشقا بىر دۆلەتنىڭلا قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان يەنە بىر دۆلەتنى ئەرز قىلىش ھوقۇقىنىڭ بولىدىغانلىقىنى، ئەمما ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ بۇنداق ئىمتىيازى بولمىغان ئەھۋالدا جەزمەن بىرەر دۆلەتنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا ئىگە بولۇپ، بۇ ھەقتىكى داۋانى سوتقا ئېلىپ چىقىشى لازىملىقىنى تەكىتلىدى. يىغىندىن كېيىنكى سوئال-جاۋاب بۆلىكىدە يىغىن ساھىبخانلىرى ھەرقايسى گۇۋاچىلاردىن قىرغىنچىلىقنى توسۇپ قېلىش ھەمدە بۇنىڭغا قارشى چارىلىرىنى قوللىنىش ھەققىدىكى تۈرلۈك مەسىلىلەرگە قارىتا ئۆز قاراشلىرىنى بايان قىلدى. بۇ قېتىمقى يىغىن كۆپلىگەن ساھەنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىدى. يىغىندىن كېيىنكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بۇ قېتىمقى مۇزاكىرە ھەمدە ئۇنىڭغا دائىر ئىنكاسلارنىڭ كۆپلەپ ئوتتۇرىغا چىققانلىقىمۇ بۇنى ئىشارە قىلغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە، قىرغىنچىلىق ئەۋجىگە چىقىۋاتقاندا خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ۋىجدانىغىمۇ بىر چوڭ سوئال قويۇلدى. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىمقى يىغىندا ئوتتۇرىغا چۈشكەن پىكىرلەر رەتلىنىپ چىققاندىن كېيىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە ۋە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگە يوللاپ بېرىلىدىكەن. خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل تىبەت ئاپتونوم رايونىدا زىيارەتتە بولغىنىدا تىبەتلىكلەرنىڭ كومپارتىيە رەھبەرلىكىدە تېخىمۇ بەختلىك ياشايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى. ئوخشاش بىر ۋاقىت ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا زىيارەتتە بولغان خىتاي سىياسىي كېڭەش رەئىسى ۋاڭ ياڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى تەرەققىياتنىڭ كاپالىتى مۇقىملىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن چەت ئەللەردىكى تىبەت ۋە ئۇيغۇر ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرى مەيلى تىبەتلەر ياكى ئۇيغۇرلار بولسۇن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نىشانى بۇ مىللەتلەرنى خىتايلاشتۇرۇپ يوقىتىش ئىكەنلىكىنى ئەمما بۇ سىياسەتنى ئىجرا قىلىشتا ئىلگىرى كېيىنلىك، ئۇسۇلدا ئالدامچىلىق ۋە قاتتىق قوللۇقتىن ئىبارەت ھەر خىل ۋاسىتىلارنى قوللىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ تەييارلىغان پىروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى تىبەت ئاپتونوم رايونىدا زىيارەتتە بولغان. زىيارەتتە ئۇنىڭ تىبەتلىكلەر كومپارتىيە رەھبەرلىكىدە تېخىمۇ بەختلىك ياشايدىغانلىقى ھەققىدە قىلغان سۆزلىرى ئىككى كۈندىن بۇيان خىتاي تاراتقۇلىرىدا تەكرار بېرىلمەكتە. شى جىنپىڭ سۆزىدە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە نەچچە مىليون تىبەت خەلقىنىڭ يانچىلىق تۈزۈمىنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ، ئورنىدىن دەس تۇرغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئاندىن ئۇ يەتمىش نەچچە يىلدىن بۇيان رايوندا چوڭ ئۆزگىرىش بولغانلىقى، رايوندىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە بۇندىن كېيىنكى كەلگۈسىدە تېخىمۇ بەختلىك تۇرمۇشقا ئېرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاي تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئوخشاش مەزگىلدە، يەنى يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇل كۈنى خىتاي سىياسىي بيۇروسىنىڭ دائىمىي ھەيئىتى، سىياسىي كېڭەش رەئىسى، خىتاينىڭ شىنجاڭ خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ مەسئۇلى ۋاڭ ياڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا بىڭتۈەندە زىيارەتتە بولغان. خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ۋاڭ ياڭ سۆزىدە ئۈچىنچى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمەت يىغىنىنىڭ روھىغا ئاساسەن، رايوندا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىسلاھات، تەرەققىياتنىڭ كاپالىتى مۇقىملىق. بىڭ تۈەن بۇ نۇقتىنى چىڭ تۇتۇپ، شىنجاڭنىڭ ئۇزۇن مۇددەت ئەمىنلىكى ۋە دۆلەتنىڭ چېگرا رايونىنىڭ بىخەتەرلىكى ئۈچۈن ھەسسە قوشۇشى كېرەك، دېگەنلەرنى تەكىتلىگەن. ۋاڭ ياڭ يەنە بۇ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنىدىن ئون يەتتىنچى كۈنىگىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئۈرۈمچى، قەشقەر، تۇرپان، قۇمۇل قاتارلىق بىر قانچە شەھەرلىرىدە تەكشۈرۈش زىيارىتىدە بولغان مەزگىلىدىمۇ مۇقىملىق ئۇنىڭ سۆزىدىكى ئاساسىي تېما بولغان. ئۇ ئەينى چاغدىكى سۆزىدە قانۇن بويىچە رايوننى ئىدارە قىلىش، جەمئىيەتنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇقىملىقىغا كاپالەتلىك قىلىش، جۇڭخۇا بىرلىكى ئورتاق گەۋدىسى ئىدىيەسىنى ھەر مىللەت خەلقىگە سىڭدۈرۈش، رايوندا دۆلەت تىل تەربىيەسىنى كۈچەيتىش، دىننى جۇڭگولاشتۇرۇش دېگەنلەرنى تەكرار تىلغا ئالغان. خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ تىبەت ئاپتونوم رايونىدا كومپارتىيەنىڭ تىبەتلىكلەرگە بەخت ئېلىپ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىشى ۋە خىتاي سىياسىي كېڭەش رەئىسى ۋاڭ ياڭنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى بىڭتۈەن زىيارىتىدە رايوندا مۇقىملىققا كاپالەتلىك قىلىش، بىڭتۈەننى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىشى چەت ئەللەردىكى تىبەت ۋە ئۇيغۇر ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. تىبەت پائالىيەتچىلىرىدىن تىبەت ياشلار قۇرۇلتىيىنىڭ خادىمى، تەيۋەندىكى خىتاي ۋەزىيەت ئانالىزچىسى زاشى سېرېن ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. زاشى سېرېن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ كومپارتىيەنىڭ تىبەتلىكلەرگە بەخت ئېلىپ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىشى خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ تىبەتتىكى يەتمىش نەچچە يىللىق ھۆكۈمرانلىقىدا تەكرارلىنىۋاتقان ئەڭ چوڭ يالغانچىلىقى، ۋە مېڭە يۇيۇش سىياسىتىدىكى تاتلىق ئىبارىلەر ئىكەن. زاشى سېرېن ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل ئالدامچىلىق تەشۋىقاتلىرىغا ئۇنىڭغا ئوخشاش چەت ئەللەردە خىتايغا قارشى پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان تىبەتلىكلەرلا ئەمەس، ھەتتا خىتاي ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى تىبەت ئاپتونوم رايونىدا ياشاۋاتقان تىبەتلەرمۇ بۇ خىل يالغانچىلىق تەشۋىقاتلىرىغا ئىشەنمەيدىكەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ياساپ چىقىلغان بۇ خىل ساختا كۆرۈنۈشلەردە شى جىنپىڭغا ئالقىش ياڭراتقان تىبەتلىكلەر كۆرسىتىلگەن. ئەمەلىيەتتە، تېخى يېقىندىلا چەت ئەل تاراتقۇلىرى خەۋەرلىرىدە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ يۈز يىللىقى تەبرىكلەنگەن مەزگىلدە لاسادىكى تىبەتلەر تاۋاپ قىلىدىغان دىنىي مۇقەددەس جاي بادالاگوڭ سارىيى تېمىغا چاپلانغان كومپارتىيەنى مەدھىيەلەيدىغان شوئارلارغا قاراپ كۆز يېشى قىلىۋاتقان تىبەتلىكلەرنىڭ كۆرۈنۈشلىرى، تاقىۋېتىلگەن تىبەت موناستىرلىرى، تىبەتلىكلەر ئۆيلىرىگە مەجبۇرىي ئېسىلغان خىتاي كومپارتىيە داھىيلىرى ماۋزېدۇڭ، شى جىنپىڭ قاتارلىقلارنىڭ سۈرەتلىرى. نەچچە ئون يىلدىن بۇيان ئۈزلۈكسىز تۇتقۇن قىلىنغان ۋە ئۆزىنى كۆيدۈرۈپ ئۆلۈۋالغان تىبەت راھىبلىرى قاتارلىقلار تىبەتلەر ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنى دۇنياغا ئاشكارىلايدىغان ئەڭ ياخشى پاكىتلار ئىكەن. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى يەتمىش نەچچە يىلدىن بۇيان ئۆزىنىڭ باشقا مىللەتلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىش سىياسىتىنى ئۈزلۈكسىز ئىجرا قىلىپ كەلگەن. ئۇ سۆزىدە خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئاۋۋال كومپارتىيەنىڭ غەمخورلۇقىدا ئاپتونومىيلىق ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولۇش دېگەندەك ئالدامچىلىق ئىبارىلىرى ۋە ۋاسىتىلىرى بىلەن ئۇيغۇر، تىبەت، موڭغۇل قاتارلىق يەرلىك خەلقلەرنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇپ، خىتاي كومپارتىيەسىنى ئۇلارنىڭ قۇتقۇزغۇچىسى قىلىپ تەشۋىق قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئۆزىگە خاس بولغان دىنىي ئېتىقادىنى، مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكلىرى، تىلى قاتارلىقلارنى خىتايلاشتۇرۇش قەدەم باسقۇچلىرىنى پەيدىنپەي ئىجرا قىلىپ ماڭغان. بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە ئۇيغۇرلارنىڭ پۈتكۈل مىللەت بويىچە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى خەلقئارا تونۇپ يەتكەن. يەتمىش نەچچە يىلدىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قاراتقان خىتايلاشتۇرۇپ يوقىتىش سىياسىتىنى ئىجرا قىلىش قەدەم باسقۇچىدا ئاتالمىش ئاپتونومىيە تۈزۈمى نامىدا ئۈزلۈكسىز مېڭە يۇيۇش تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىش، بۇ مىللەتلەرنىڭ مىللىي باراۋەرسىزلىككە قارشى كۆتۈرۈلگەن نارازىلىق ھەرىكەتلىرىنى يۇمشاق قاتتىق ۋاسىتىلەرنى تەڭ قوللىنىپ باستۇرۇش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللانغان. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خىتاي ئىشلىرى مۇدىرى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. شى جىن پىڭ بىلەن ۋاڭ ياڭنىڭكى مۇشۇ ئىككى رايوندىكى زىيارىتىدە مەقسىتى قانداق؟ بۇنىڭدا قانداق بىر پەرق بار سىزنىڭچە؟ مېنىڭچە مەقسەت ناھايىتى ئېنىق. ئۇ بولسا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ئاساس بولغان تۈرك قوۋملىرىنى، تىبەتتە تىبەتلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش، ئۇلارغا

ئىلشات ھەسەن ئەپەندى سۆزىدە يەنە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەتمىش نەچچە يىلدىن بۇيانقى ھۆكۈمرانلىق تارىخىدا مەيلى ئۇيغۇرلار بولسۇن، ياكى تىبەت، موڭغۇل، مانجۇ قاتارلىق خىتاي بولمىغان ئاز سانلىق مىللەتلەر بولسۇن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مىللەتلەرگە قارىتا ئۇلارنى خىتايلاشتۇرۇپ، ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. ھازىرغىچە ئېلىپ بېرىۋاتقان سىياسىتى شۇ خىتايلاشتۇرۇش ياكى ئۇلارنى فىزىكىل جەھەتتىن ئۆلتۈرۈپ، سولاپ، تۇتۇپ يوقىتىش. ئەمدى بۇ يەردە پەرقى بارمۇ دېسە، مېنىڭچە پەرقى يوق. ھەممىمىز كۆردۇق، خىتاي ھەتتا بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىمۇ بىر خىتاينى ئەكېلىدۇ، كېسىمەن، كاللاڭنى يەيمەن دەيدىغان، ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە بىر خىتاينى ئەكېلىدۇ، ئۇ خىتاي كېلىپ پەپىلەيدۇ، بىز مىللىي ئىتتىپاقنى كۈچلەندۈرىمىز، ئۇ بۇ دەيدۇ. ئەمما لېكىن ئاخىرقى نىشانى يەنىلا بىزنىڭ بېشىمىزنى يېيىش، زېمىنىمىزنى ئىگىلەش، بايلىقىمىزنى ئېلىش، ئەمما شۇ يەردىكى يەرلىك خەلقلەرنى يوقىتىش. شۇنىڭ ئۈچۈن تىبەت بىلەن بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى سىياسىتىدە مېنىڭچە ئۆزگىرىش يوق. پەقەت بىرسى يۇمشاقراق كۆرسىتىش ئۆزىنى، يەنە بىرسىدە يەنە داۋاملىق ئېلىپ بېرىۋاتقان سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرىمىز دەيدۇ. ئەمما ئۇنىڭ تەك. تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سىياسەتنى ئىجرا قىلىش ئەمەلىيىتى باسقۇچىدا ئۇسۇلدا ئالدامچىلىق ۋە قاتتىققوللۇقتىن ئىبارەت ھەر خىل ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ كەلمەكتە ئىكەن.
ئەمدى بۇ يەردە ئازراق پەرق بار بولسا نېمە بار دېگەندە، گەرچە بىز ئۇيغۇر داۋاسى ھازىر ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىق تۈپەيلىدىن پۈتۈن دۇنيادا بىز خەۋەرلەردە ھەممە جەھەتلەردە ناھايىتى كۆرۈنەرلىك ئورۇننى ئىگىلىگەن بولساقمۇ، لېكىن تىبەتنىڭكى خەلقئارادىكى ئورنى يەنە بىزگە قارىغاندا مانا دېگەندە ئاساسى كۈچلۈكرەك. خەلقئاراغا بولغان تەسىرى چوڭراق، مەسىلەن، دالاي لاما ھەر قانداق بىر دۆلەتكە بارسا، شۇ دۆلەتنىڭ ئەڭ چوڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشەلەيدۇ. ئۇلارنىڭكى سۈرگۈندىكى ھۆكۈمىتى يەنە ئامېرىكا بىلەن مۇنداق دېگەندە بىر نورمالدىكى بىر مۇناسىۋەت بار. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي تىبەتكە بولغان بۇ خەلقئارادىكى بۇ قوللاشتىن ئەزەلدىن تارتىپ بىر خىل ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن تىبەتلەرگە زۇلۇم قىلىۋاتقان ئەمما ئۇيغۇرلارغا بىزنىڭكى ئىسلام ئېتىقادىمىز بولغانلىقىدىن خىتاي غەرب دۇنياسىنىڭكى خرىستىيانلارمۇ ئىسلامغا ئۆچ دېگەن بۇ ئۆزىنىڭ بىر تەپەككۇرى بىلەن بىزنى تېررورىزمغا باغلاپ تۇرۇپ يوقىتىشقا قاتتىق قوللۇق بىلەن ئېلىپ بارساق يەنىلا بۇلاردىن بەك چوڭ ئىنكاس كەلمەيدۇ دېگەن مۇشۇ تەپەككۇرىدىن ئۇيغۇر بىلەن تىبەتكە تۇتقان سىياسىتىدە تىبەتلەرگە جىقراق ئالداش بولسا، بىزنىڭكىگە جىقراق زۇلۇم، جىقراق باستۇرۇش، ئۇيغۇرلار مىللىي قىرغىنچىلىقتا ئىڭراۋاتىدۇ. تىبەتلەر بىزگە قارىغاندا بەلكىم مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ قېلىشىدا بىزگە ئوخشاش بۈگۈنكى كۈندىكىدەك كەلگۈسىمىز بارمۇ يوقمۇ دېگەن بۇ مىللىي مەۋجۇتلۇق تېخى گىرداۋغا كەلمىدى دەپ قارايدۇ. مۇشۇ پەرق. بۇنىڭدىن ئەمدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىبەتكە قاراتقان سىياسىتىدە بىراز ئېھتىياتچانلىق بار دەپ مۇشۇنداق دېمەكچىمۇ سىز؟
مېنىڭچە شۇنداق. تىبەتنىڭكىگە كەلگەندە ئازراق ئېھتىياتچانلىق بار. چۈنكى بۇ يەنە بىر جەھەتتىن مانا دېگەندە ئۇيغۇرنىڭكى ھازىرقى داۋاسىنىڭ خەلقئارالىشىشى، بولۇپمۇ مىللىي قىرغىنچىلىق دېگەن بۇ نام بىلەن دۇنيانىڭ خىتايغا قارشى تۇرۇشى، بۇنىڭ بىلەن خىتايدا ھازىر بېسىم ناھايىتى چوڭ. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بىر ۋاقىتتىلا ھەم تىبەت ھەم شەرقىي تۈركىستاندا تەڭ بۇنداق مىللىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارسا خەلقئارانىڭكى تېخىمۇ، بولۇپمۇ بىزنىڭ تىبەتلەر بىلەن ۋە تەقدىرداش مەسىلەن خوڭكوڭلۇقلار بىلەن بىرلىشىپ خەلقئارادا تېخىمۇ زور بىر دەرىجىدە قارشىلىق ئويغىتىش، دۇنيانى بۇ پائالىيەتلەرنىڭ كۈچلەپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بەلكىم تىبەتلەرگە ئازراق يۇمشاق سىياسەت تۇتۇش ئارقىلىق بىزنىڭ ئارىمىزغا بىرسى ئايرىش، يەنە بىرسى خەلقئارانىڭ بېسىمىدىنمۇ ئۆزىنى قاچۇرۇش. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
يېقىندا گېرمانىيە مۇخبىرى ماتىياس بولىنگېر خىتاينىڭ خېنەن ئۆلكىسىدە خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قورشاپ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغانىدى مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە بۇ ۋەقە گېرمانىيەدە قاتتىق غۇلغۇلا قوزغىغان بولىنگېرنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچرىشىغا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئۇنى لاگېرلاردىكى ئۇيغۇر ئاياللىرىغا سىستېمىلىق باسقۇنچىلىق قىلىش كورنا ۋىرۇسىغا ئالاقىدار ھەقىقەتلەرنى ئاشكارىلاش بىلەن داڭ چىقارغان ببسنىڭ مۇخبىرى دەپ ئويلاپ قېلىشى سەۋەب بولغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.
گېرمان مۇخبىرى ماتىياس بۆلىنگېرنىڭ خېنەندە خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قورشاپ ھۇجۇم قىلىشىغا ئۇچراش ۋەقەسى غەرب ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا، بولۇپمۇ گېرمانىيەنىڭ ھەر ساھە تاراتقۇلىرىدا جىددىي تېما سۈپىتىدە توختىماي تەشۋىق قىلىنماقتا. گېرمانىيەنىڭ دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە قانىلى بولغان ئائېردې، داڭلىق گېزىتلەردىن جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتى، فرانكفورت مەجمۇئەسى گېزىتى، دۇنيا گېزىتى، ئەينەك ژۇرنىلى قاتارلىقلار خىتايدىكى گېرمان مۇخبىرى پۇقرالارنىڭ توسقۇنلۇقىغا ئۇچرىدى، گېرمان مۇخبىرى خىتايدا نازارەتكە ۋە بېسىمغا دۇچ كەلدى، مۇخبىرلارنى ئوۋلاش، خەتەرلىك ئۆزگىرىش، ئۆلۈك مۈشۈك بىلەن كۆرۈمسىز مۇخبىرلارغا تاقابىل تۇرۇش، بېيجىڭنىڭ جادۇگەرنى ئوۋلىشى قاتارلىق نۇرغۇنلىغان خەۋەر، ماقالىلار ئۈزۈلمەي ئېلان قىلىنىپ، خىتاي ھاكىمىيىتى ۋە پۇقرالىرىنىڭ چەت ئەللىكلەرگە بولغان ئۆچمەنلىكى، مۇخبىرلارغا بولغان دۈشمەنلىكىنىڭ يۇقىرى دەرىجىگە يەتكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بەرمەكتە. ئەسلى يۈز بەرگەن ۋەقە مۇنداق بولغان، گېرمانىيە دولقۇنلىرى رادىيوسىنىڭ بېيجىڭدىكى مۇخبىرى ماتىياس بۆلىنگېر يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇل خىتاينىڭ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ جېڭجۇ شەھىرىدىكى ئاپەت يۈز بېرىۋاتقان رايوندا تۇرۇپ خەۋەر تارقىتىدۇ. شۇ كۈنى گېرمانىيە دولقۇنلىرى رادىيوسىنىڭ نەق مەيدان زىيارىتىنى قوبۇل قىلىۋاتقاندا بىر قانچە خىتاي پۇقرالىرى كېلىپ توسالغۇ بولىدۇ. بىرلىرى، سەن كىمسەن دەپ ۋارقىرايدۇ. بىرلىرى يوقال بۇ يەردىن دەيدۇ. يەنە بىرلىرى سەن بى بى سىنىڭ يالغانچى مۇخبىرى شۇمۇ دەپ سورايدۇ. بىرلىرى ئۇنىڭ يېڭىدىن تارتسا بىرلىرى ئۇنىڭ قولىدىكى قول تېلېفونىنى تارتىۋالماقچى بولىدۇ. يەنە بىرلىرى ماتىياس بۆلىنگېرنىڭ سىنغا ئېلىۋاتقان ھەمراھىنىڭ قولىدىكى كامېراغا ئېسىلىدۇ. سۈركىلىش كۈچىيىدۇ. ئەتراپقا ئولاشقانلارنىڭ سانىمۇ كۆپىيىدۇ. خىتاي پۇقرالىرى بۇ ئىككى گېرمان مۇخبىرنى قورشاۋغا ئېلىۋېلىپ، دۈشكەلەپ، ۋارقىراپ جارقىراپ، كوچىنى بېشىغا كىيىدۇ. ئاقىۋەت خىتاي ساقچىلىرى ۋە ئامانلىق ساقلاش خادىملىرى ئۇلارنى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ مۇھاسىرىسىدىن تەستە ئاجرىتىپ چىقىدۇ. بۇ قىسقا جېدەلدىن كېيىن خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ماتىياس بۆلىنگېرگە ھۇجۇم قىلىشتىكى سەۋەبنىڭ بىر قىسمى ئايدىڭلىشىدۇ. بۇ كۈنلەردە بى بى سىنىڭ مۇخبىرى روبىن براندمۇ خېنەندە بولۇپ، ئۇ خىتاينىڭ يەر ئاستى پويىز يولىغا كەلكۈن سۈيى بېسىپ كىرىپ، ئەڭ ئاز ئون ئىككى ئادەمنىڭ تۇنجۇقۇپ ئۆلگەنلىكى، ھۆكۈمەتنىڭ ۋاقتىدا ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى بەرمىگەنلىكىگە دائىر خەۋەر تارقاتقان. بۇنىڭدىن يەرلىك ھۆكۈمەت دائىرىلىرى قاتتىق غەزەپلەنگەن. ئۇلار ئۈچۈن ئاپەت رايونىنىڭ ئەمەلىيىتىنى ئاشكارىلاش دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلاش بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. نەق مەيداننىڭ سۈرىتىنى توردا ئاشكارىلىغان ئىككى نەپەر خىتاي مۇخبىرىمۇ شۇنىڭ ئۈچۈن قولغا ئېلىنغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە بى بى سىنىڭ مۇخبىرلىرى ئىلگىرى ئىشلىگەن خىتايدىكى كورونا ۋىرۇسىغا ئائىت بىر ھۆججەتلىك فىلىم خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ قاتتىق جېنىغا تەككەن بولغاچ، خىتاي دائىرىلىرى ئۆز پۇقرالىرىغا بى بى سىنى خىتايغا قارشى يالغان ئۇچۇر تارقىتىدىغان يامان نىيەتلىك تەشۋىقات قورالى سۈپىتىدە تونۇتۇپ بولغان. خىتاينىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدا بى بى سىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلماسلىق، ئۇلارنى كۆرگەن ھامان ئورنىنى مەلۇم قىلىش، ئۇلارنى ھەيدەپ چىقىرىش توغرىسىدىكى ئۇچۇرلار ئاللىقاچان كەڭ تارقىلىپ بولغان. بۇ سەۋەبتىن خېنەندىكى خىتاي پۇقرالىرى ماتىياس بۆلىنگېرنى بى بى سىنىڭ مۇخبىرى بولسا كېرەك دەپ ئويلاپ ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلغان. ماتىياس بۆلىنگېر شۇ كۈنى گېرمانىيە دولقۇنلىرى رادىيوسىنىڭ بۇ ھەقتىكى زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزىنىڭ خىتايدىكى دائىم نازارەت قىلىنىش، قۇيرۇقىغا ئادەم كىرىۋېلىش، ساقچىلارنىڭ توختىماي سوراق سوئال قىلىشى، زىيارەتلەرنى رەت قىلىشى ۋە قوپال مۇئامىلىلەرگە دۇچ كېلىش قاتارلىق ھەرقاچان يۈز بېرىدىغان بۇنداق ھادىسىلەرگە كۆنۈپ قالغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ، بىراق، بۇ قېتىمقىسىنىڭ ئوخشىمايدىغانلىقىنى، بۇ نۆۋەت ئۆزىنىڭ ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ بېسىمىغا ئەمەس، بەلكى ئادەتتىكى مىللەتچى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كەلگەنلىكىنى، بۇنىڭ ماھىيەتتە باشقا بىر مەناغا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىپادە قىلىدۇ. ماتىياس ۋەقە يۈز بەرگەن نەق مەيداننىڭ سىن كۆرۈنۈشىنى ئۆزىنىڭ تاراتقۇ سەھىپىسىگە قويغاندىن كېيىن نۇرغۇنلىغان خىتايلار ئىنكاس قالدۇرۇپ، ئۇ نېمىشقا ئۆلتۈرۈۋېتىلمىدى؟ ئۇنى چېگرىدىن قوغلاپ چىقىرىش كېرەك دېيىشكەن ۋە ئۇنىڭغا ئېغىر ھاقارەتلەرنى قىلغان. بىراق ئۇ خىتايلارنىڭ سۆزلىرىگە جاۋاب بەرمىگەن. گېرمانىيىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئابدۇشۈكۈر ئەپەندى بۇ ۋەقە ھەققىدە توختالغاندا، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى، خوڭكوڭدىكى دېموكراتىيە دەپسەندىچىلىكى، تەيۋەنگە بولغان ھەربىي تەھدىتى ۋە قانچە مىليون ئىنساننىڭ جېنىغا زامىن بولغان كورونا ۋىرۇس سەۋەبلىك خىتاينىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازى زور دەرىجىدە چۆكۈۋاتقان بىر پەيتتە يۈز بەرگەن بۇ ۋەقە گەرچە كىچىكلا بىر ھادىسە بولسىمۇ، شى جىنپىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ مىللەتچىلىكتە قايسى دەرىجىگە يەتكەنلىكىنى، غەرب دۈشمەنلىكىنىڭ يۇقىرى سەۋىيە ياراتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان بىر ئەينەك ھېسابلىنىدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى. خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى يەتمىش يىلنىڭ مابەينىدە خىتاي خەلقىنىمۇ كاللىسىنى يۇيۇپ، ئۆزىنىڭكى ئىدىيەسى بىلەن خەلقنى زەھەرلەپ، خىتاي خەلقىنىمۇ ھەقىقەتنى كۆرەلمەيدىغان قىلىپ قويدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي خەلقى بىلەن غەرب دۇنياسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىدېئولوگىيە جەھەتتىكى پەرقلەرنىڭكى كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، خىتاي ھاكىمىيىتى خەلققە، بولۇپمۇ غەربنى، غەرب ئىدېئولوگىيەسىنى ۋە غەرب ئىنسانلىرىنىڭ ھەممىسىنى دۈشمەن قىلىپ كۆرسىتىپ كېلىۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي خەلقىنىڭكى كاللىسىدا كومپارتىيەنىڭ ماڭغان يولى ۋە خىتايلارنىڭكى ئۆزىنىڭكى خىتايچە ئەنئەنىلىرى، ئەخلاقى، كۆز قاراشلىرى دۇنيادا ئەڭ توغرا، ئۇنىڭغا يات بولغان بارلىق نەرسىلەر، بولۇپمۇ غەربنىڭكى دېموكراتىك قىممەت قاراشلىرى، ھەتتا غەرب ئىنسانلىرىدىن تارتىپ ھەممە نەرسە زەھەرلىك بىر ئەپيۈنگە ئوخشىتىپ تەسۋىرلەنگەن شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي خەلقى غەربنى، غەربنىڭ ئىدىيەسىنى، ھەتتا غەربلىكلەرنىڭ ھەممىسىنى دۈشمەن دەپ قارايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن غەربلىكلەرگە ھەر قانداق يەردە ھۇجۇم قىلىش، ئۇلارغا توسقۇنلۇق قىلىش يالغۇز ساقچىلارنىڭلا ئىشى بولۇپ قالماي، بەلكى كاللىسى يۇيۇلۇپ كەتكەن خىتاي خەلقىنىڭمۇ ئىشى بولۇپ قېلىۋاتىدۇ.
گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە قاراشلىرىنى بىلدۈرۈپ ئۆتتى. يالغانچىلىق، ساختىپەزلىك، ئۆكتەملىك خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭكى ئۆزگەرمەس ئەنئەنىسى. خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ قانۇنىي ئورنىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن خىتاي تېررىتورىيىسىدا ئۈزلۈكسىز مېڭە يۇيۇش ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، شۇنداقلا شوۋىنىزملىق مىللەتچىلىكنى كۈچلۈك رەۋىشتە تەرغىب قىلماقتا. يېقىنقى بىر قانچە كۈندىن بۇيان گېرمانىيەنىڭ نوپۇزلۇق ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە گېرمانىيە مۇخبىرىنىڭكى خىتايدىكى ئىغۋاگەرچىلىككە ئۇچراش ئەھۋالى ناھايىتى قىزىق نۇقتىغا ئايلىنىپ تۈرلۈك مۇنازىرىلەر بەس بەستە ئېلان قىلىنىۋاتىدۇ. گېرمانىيەدە يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل ئېلان قىلىنغان ئۆلۈك مۈشۈك بىلەن كۆرۈمسىز مۇخبىرغا تاقابىل تۇرۇش، بېيجىڭنىڭ جادۇگەرنى ئوۋلىشى ناملىق خەۋەردە مۇنداق ئىبارىلەرگە يەر بېرىدۇ. خىتايدا چەت ئەللىك مۇخبىرلار زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتىدۇ ۋە تەھدىتلەرگە يولۇقۇۋاتىدۇ. ئەمما ماۋزېدۇڭ زامانىدىكىدەك ئەسكىلىك تېخى يۈز بېرىپ باقمىدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش يەتتىنچى يىلى ماۋ دەۋرىدە قىزىل قوغدىغۇچىلار رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ھازىر سەكسەن ئۈچ ياشقا كىرگەن بىرىتانىيەلىك مۇخبىرى ئانتونى گېرېينى يىگىرمە يەتتە ئاي نەزەربەند قىلىپ، ئۇنىڭ ئۆي مۈشۈكىنى ئۆلتۈرۈپ، مۈشۈكنىڭ قېنى بىلەن ئۇنىڭ كارىۋىتىنى بۇلغىغان ئىدى. خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭ لوگىكىسىغا بىنائەن ئېيتقاندا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زەئىپلىكىنى ۋە ئىجتىمائىي رەزىللىكلەرنى پاش قىلىش ئۇلارنىڭ ۋەتىنىگە تۆھمەت قىلغان بىلەن باراۋەر. چەت ئەللىك مۇخبىرلارنىڭ خىتايدا پاراكەندىچىلىككە ئۇچرىشى كۈندىلىك ھاياتنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىپ قالدى. چەكلىمىلەرگە ئۇچراش، نازارەت قىلىنىش، ساقچىلارنىڭ سوراقلىرىغا تۇتۇلۇش، پراكتىكا قىلىنىشلار ئۇيغۇرلارنىڭ سەزگۈر رايونى بولغان شىنجاڭ ئۆلكىسى بىلەنلا چەكلىنىپ قالمىدى. ھېچ بولمىسا، ئۆتكەن يىلى ئامېرىكىلىق مۇخبىرلارنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك قوغلاپ چىقىرىلغاندىن كېيىن، ئاخبارات دۇنياسىنىڭ ۋەزىيىتى كۆرۈنەرلىك ناچارلاشتى. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! گېرمانىيەلىك مۇخبىر ماتىياس بۆلىنگېر خىتايدا يولۇققان ۋەقە ۋە بۇنىڭ ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىكى تەسىرى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
تۆت يىل ئاۋۋالقى مىسىر ئىيۇل چوڭ تۇتقۇنىدا خىتاي پاسپورتى بىلەن تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممىسى نىشان قىلىنغان. ئۇلارنىڭ ئىچىدە تۇتقۇندىن بىر يىل ئىلگىرى ئاتىسى خوتەندىن ئېلىپ كېلىپ، ئەزھەردە ئوقۇپ ياخشى ئادەم بول دەپ قويۇپ كەتكەن ئون ئالتە ياشلىق بىر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىمۇ بار ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇنىڭ خىتاي ئەلچىخانا خادىملىرى ۋە مىسىر ساقچىلىرىنىڭ تەھدىتلىرىگە بويسۇنماسلىقتەك جاسارىتى ۋە زېرەكلىكى ئۇنى مەجبۇرىي قايتۇرۇلۇشتىن ساقلاپ قالغانىكەن. نام شەرىپىنى ئاشكارىلىماسلىق شەرتى بىلەن ئىستانبۇلدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇ كىچىكلا تۇرۇپ مۇساپىرلىق ۋە مەھبۇسلۇق ھاياتىنى باشتىن كەچۈرۈش گەرچە ئۆزىنى ئىرادىلىك قىلغان بولسىمۇ بىراق مۇسۇلمان دۆلەت دەپ ئىشەنگەن مىسىر ۋە ئەزھەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوغدىماسلىقى ئۇنى ھېچقانداق بىر ھۆكۈمەتكە ئىشەنمەس قىلىپ قويغانلىقىنى ئېيتىدۇ

دېمەك، ئەينى ۋاقىتتا سىز تۇتقۇن قىلىنغان ۋاقتىڭىز ئون ئالتە ياشتىڭىز، شۇنداقمۇ؟
ھە، ئون ئالتە ياشتىمەن. ئۆزىڭىزنىڭ تۇتقۇن قىلىش جەريانىنى ئەسلىيەلەمسىز؟ قەيەردىن، قانداق تۇتۇلدىڭىز؟ يەتتىنچى ئاينىڭ تۆتىسىنىڭ كېچىسى يەنى ئاخشىمى. ئاخشىمىدا ۋاتساپ، شۇ ۋاتساپ توپلىرىدىن مىسىردىكى ئاشخانىغا شۇ

ئىقامىتى بار ئەزھەردە ئوقۇۋاتقان بالىلارنى يېشىل گۇرۇپپا قىپ، يېشىل گۇرۇپپا قىپتۇ، ئاندىن بۇ يەردە ئىقامىتى يوق، يا ئوقۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتقان يا كىچىك شۇ مۇنداق بالىلارنى سېرىق گۇرۇپپا قىپ، قىزىل گۇرۇپپا قىلغان بالىنى شۇ ئاشۇ ۋەتەنگە كۆچۈپ كەتكەن بالا. تۇرادا شۇ قىرىق نەچچە كۈن تۇرغان ۋاقىت ئارىلىقتا شۇ بىز تۇرادىن چىقىشتىن بۇرۇن شۇ تۆت بەش كۈن بۇرۇنمىكى دەيمەن ياق ئېسىمدە.

ئەلۋەتتە چوڭ قىلدى، چوڭ قىلمامدۇ دەيسىز. يەنى ئاتا ئانام ھاياتلا بولسا ئىكەن، ئاتا ئانامغا تايىنىپ قالماي ئۆز ئالدىمغا تايىنىپ، يېرىم كۈن ئوقۇپ، يېرىم كۈن ئىشلەپ ئۆز ئالدىمغا پۇل تېپىپ، ئۆزۈمنىڭ ھايات يولۇم ئۆزۈمنىڭ قىلسا ئىكەن دەپ ئويلايتتىم. بىر ياقىدىن تەتىل ئىشلەپ، بىر ياقىدىن تەتىل ئەمەس ۋاقتىدا ئوقۇپ دېگەندەك. ناھايتى ياخشى سۆھبەتلەشتۇق. زىيارىتىمنى قوبۇل قىلغىنىڭىزغا شۇنداقلا رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن ئۆزىڭىزنىڭ باشتىن كەچۈرگەنلىرىڭىزنى ئاڭلاتقىنىڭىزغا كۆپ رەھمەت.
يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى ئافغانىستاندىكى قوراللىق جىھادچى گۇرۇھ بولغان تالىبانلارنىڭ بىر ۋەكىللەر ئۆمىكى خىتاينى زىيارەت قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ بارغان. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي تەرەپ تالىبانلارنىڭ ئۇيغۇر قوراللىقلىرىغا قارشى كۈرەش قىلىشىنى تەلەپ قىلغان. تالىبان باياناتچىسىنىڭ ئېيتىشىچە، تالىبان ھەيئىتى خىتايغا ئافغانىستاننىڭ باشقا دۆلەتكە قارشى بازا سۈپىتىدە قوللىنىشىغا رۇخسەت قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتقان. بۇنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئازىغدىن ئاڭلايسىلەر.
ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستاندىن چېكىنىش قارارىدىن كېيىن ئافغانىستاننىڭ كۆپ قىسىم يەرلىرىنى ئىشغال قىلغان تالىبان يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى توققۇز كىشىلىك بىر ھەيئەتنى تيەنجىن شەھىرىگە ئەۋەتكەن. تالىباننىڭ ئىككىنچى نومۇرلۇق كاتتىبېشى موللا ئابدۇللا غېنى بارادىر خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشۈپ، تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىك مەسىلىلىرى ئۈستىدە مۇزاكىرىلەشكەن. مەزكۇر ئۇچرىشىشتىن كېيىن بايانات ئېلان قىلغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى جاۋ لىجيەن ئامېرىكا ۋە ناتونىڭ ئافغانىستاندىن چېكىنىشىنى مەغلۇبىيەت دەپ ئاتىغان. جاۋ لىجيەن يەنە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىغا قارشى قاتتىق كۈرەش قىلىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، مۇنداق دېگەن، شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى بىلەن كۈرەش قىلىش خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئورتاق ۋەزىپىسى. ئافغان تالىبانلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى بىلەن بولغان چەك چېگراسىنى ئېنىق ئايرىشنى، ئۇلار بىلەن ئۈنۈملۈك كۈرەش قىلىشنى، توسالغۇلارنى يېڭىپ، رايوننىڭ بىخەتەرلىكى، مۇقىملىقى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن مۇۋاپىق شارائىتلارنى يارىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. تالىباننىڭ رايوندىكى سىياسىي ئورنىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، خىتاي تاراتقۇلىرىدىمۇ تالىباننىڭ تەرىپىنى ئالىدىغان يازمىلار كۆپىيىشكە باشلىغان. خۇ شىجىن تەرىپىدىن يەر شارى ۋاقتى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە، ھازىرقىدەك ۋەزىيەتتە ئۆزىمىزگە دۈشمەن تاپماسلىقىمىز كېرەك، تالىباننىڭ بىزگە كۆرسەتكەن ياخشى نىيىتىنى ئالدىراپ رەت قىلماسلىقىمىز كېرەك، بۇ ئافغانىستاندىكى تەسىرىمىزنى كۈچەيتىش ۋە شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش جەھەتتىن ئىنتايىن مۇھىم، دېيىلگەن. تۈركىيەدىكى كوچ ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر كەسپىنىڭ دوكتورانتى ياقۇپ مۇھەممەد ئەپەندىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستاندىن چېكىنىشىنىڭ سەۋەبلىرى ۋە ئوتتۇرا ئاسىياغا كۆرسىتىدىغان تەسىرى ھەققىدە تەپسىلىي توختالدى. ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئامېرىكا ئافغانىستاندا ئۆزى خالىغان نەتىجىگە ئېرىشەلمىدى. تالىبان كۈندىن كۈنگە ئۆزىنىڭ كۈچىنى كېڭەيتىپ، ئافغانىستاننىڭ كۆپىنچە قىسمىنى كونتروللۇق ئاستىغا ئېلىۋالدى. يەنە داۋاملىق ئافغانىستاندا قېلىشنىڭ چىقىمى ئامېرىكا ئۈچۈن ئېلىپ كېلىدىغىنىدىن تېخىمۇ كۆپ بولۇپ قالدى. شۇڭلاشقا بۇ چىقىم كۆپىيىپ كەتكەچكە ئامېرىكا چىقىشنى تاللىغان بولۇشى مۇمكىن. ۋە مۇشۇ تۈپەيلى بايدېن ھۆكۈمىتىمۇ چېكىنىش قارارىنى داۋاملىق قوللاپ ئافغانىستاندىن چېكىندى. ئىككىنچى سەۋەبى بولسا ئافرىقا، ئوتتۇرا شەرقتىكى تېررورلۇق تەشكىلاتلىرى ئامېرىكا ئۈچۈن تالىبانغا قارىغان ۋاقىتتا تېخىمۇ خەتەرلىك بولۇپ قالدى. بۇ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئىمزالانغان دوھا، ئامېرىكا، تالىبان كېلىشىمى بويىچە ئامېرىكا مەلۇم جەھەتتىن تالىبان تەرىپىدىن كېلىدىغان بىۋاسىتە خىرىسنى ئازايتتى دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن ئەمدى ئامېرىكا ئافغانىستاندا ھەربىي جەھەتتىن ئەمەس، دىپلوماتىك، ئىنسانىي ياردەم ۋە بەلكىم ئامبارگو قاتارلىق يوللار ئارقىلىق مەۋجۇدىيىتىنى داۋاملاشتۇرۇشى مۇمكىن. ئۈچىنچى نۇقتىنى ئېيتقان ۋاقىتتا، ئامېرىكا ئۈچۈن يۈكسىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى، شەرقىي ياۋروپادا تېخىمۇ خىرىسلىق ھالغا كېلىپ قالغان روسىيە، ئوتتۇرا شەرقتىكى دىنامىكىلار تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا

قول سېلىپ ئەمەس، ئۆزىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى، ناتو ئەزالىرى قاتارلىق ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر ئارقىلىق ياكى شۇ رايوندىكى چوڭ كۈچلەرنىڭ قولى ئارقىلىق ھەل قىلىشى مۇمكىن. تالىباننىڭ باياناتچىسى مۇھەممەد نايىم تىۋىتتېر ھېسابىدا ئېلان قىلغان باياناتتا مەزكۇر يىغىندا سىياسەت، ئىقتىساد، ئۆزئارا بىخەتەرلىك قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ ئاساسىي تېما بولغانلىقىنى ئېيتقان. مۇھەممەد نايىم يەنە ئا ف پ نىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، تالىبان ھەيئىتىنىڭ خىتايغا ئافغانىستاننىڭ باشقا دۆلەتكە قارشى بازا سۈپىتىدە قوللىنىلىشىغا رۇخسەت قىلمايدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە بەرگەنلىكىنى ئېيتقان تالىباننىڭ باياناتچىسى سوھەيل شاھىن ئېلان قىلغان باياناتتا ئافغانىستاننى يېڭىدىن قۇرۇش جەريانىدا خىتاي مەبلىغىنى قوبۇل قىلىشتىن مەمنۇن بولىدىغانلىقىنى خىتاينىڭ مەبلىغى ۋە ئىشچىلىرىنى قوغدايدىغانلىقىنى ئېيتقان خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى مەمەتتوختى ئاتاۋۇللا ئەپەندىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئافغانىستاندا تالىبان ھۆكۈمرانلىقىنىڭ كۈچىيىشىنىڭ خىتايغا كۆرسىتىدىغان تەسىرى ھەققىدە تەپسىلىي توختالدى.
ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستاندىن چېكىنىشى خىتايغا نىسبەتەن ئېلىپ ئېيتقاندا خوش خەۋەر، چۈنكى ئامېرىكا ئافغانىستانغا بېسىپ كىرگەندىلا، خىتاي ئامېرىكىنىڭكى تېررورلۇققا قارشى ئۇرۇش قىلىش نىيىتىدىن گۇمانلانغان ئىدى ۋە ئىزچىل گۇمانلىنىپ كەلدى. چۈنكى خىتايغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ئامېرىكىنىڭكى تالىبانغا ئوخشاش بىر كۈچنى ئاساسىي دۈشمەن قىلىپ رايونغا كىرىش ئېھتىماللىقى تۆۋەن، ئامېرىكىنىڭكى باشقا گېئوپولىتىكىلىق ۋە ستراتېگىيەلىك مەنپەئەتلىرى ۋە نىشانلىرى بار دەپ قارايتتى. يىگىرمە يىلدىن كېيىنكى بۈگۈنكى پەيتتە ئامېرىكىنىڭكى ئافغانىستاندىن ئەسكەر چېكىندۈرۈشى خىتايغا نىسبەتەن خوش خەۋەر، شۇڭا يىللاردىن بۇيان ئامېرىكىنىڭ ئەسكەر چېكىندۈرۈشىنى خىتاي تەرەپ تەشەببۇس قىلىپ كەلدى ۋە ئافغانىستان ھۆكۈمىتى بولسۇن ياكى تالىبان تەرەپ بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىدە بولسۇن، ئافغانىستان خەلقىنى قوللايدىغانلىقىنى، ئافغانىستان خەلقىنىڭ كۈرەشلىرىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ كەلدى. ئەمما، ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستاندىن چېكىنىشى خىتايغا نىسبەتەن خوش خەۋەر بولۇشى بىلەن بىرگە، ئافغانىستاننىڭ ئىچكى ۋەزىيىتىنىڭ قالايمىقانلىشىشى ئەلۋەتتە خىتايغا نىسبەتەن خۇشاللىنارلىق ئەھۋال ئەمەس. چۈنكى، ئافغانىستاننىڭكى ۋەزىيىتىنىڭ مۇقىمسىزلىشىشى شەرقىي تۈركىستانغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. بۇنىڭدىن خىتاي تەرەپ ئىزچىل ئەندىشە قىلىپ كەلگەن. بۇ قېتىمقى تالىبان بىلەن بولغان خىتاي تەرەپنىڭ ئۇچرىشىشىدىمۇ خىتاي تەرەپ ئافغانىستان زېمىنىدىن پايدىلىنىپ خىتاي زېمىنىغا يەنى بىزنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستانغا قارىتىلغان ھەرقانداق ھۇجۇم قىلىش ۋە دەخلى-تەرۇز قىلىش ۋەقەلىرىگە يول قويماسلىقنى تەلەپ قىلدى تالىبانمۇ تۇنجى قېتىم ئاشكارا بايانات بېرىش ئارقىلىق ئافغانىستان زېمىنىدىن پايدىلىنىپ ھېچقانداق بىر كۈچنىڭ جۇڭگونىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى ۋە بىخەتەرلىكىگە تەھدىت سېلىشقا يول قويمايدىغانلىقىنى جاكارلىدى. بۇ تالىبان بىلەن خىتاي تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىقنىڭ مۇھىم بىر قىسمىنىڭ بىخەتەرلىك ساھەسىدىكى ھەمكارلىق بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. يەنى ئۇيغۇرلارنى ۋە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى چۆرىدىگەن ئاساستا ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ھىندىستانلىق كەسپىي دىپلومات باھادىر كامراننىڭ ئاسىيا ۋاقتى گېزىتىدە ئېلان قىلغان خىتاينىڭ ئافغانىستان پىلانى ۋە نىشانلىرى ناملىق ماقالىسىدە خىتاينىڭ تالىبانغا ئىشەنمەيدىغانلىقىنى دۈشەنبە يىغىنىدا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ تالىباننىڭ تېررورچى كۈچلەرنى تازىيالمايۋاتقانلىقىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەنلىكىنى يازغان ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن تالىبان باياناتچىلىرى خىتاينى ئافغانىستاننىڭ دوستى دەپ ئاتاپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ بېيجىڭ ھۆكۈمىتى تالىباننىڭ ئۆزلىرىنىڭ كۈتكەن يېرىدىن چىقالايدىغان ئەھۋالدا ئىكەنلىكىدىن گۇمانلىنىدۇ شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى، خەلقئارا مۇناسىۋەت تەتقىقاتچىسى نىجات تۇرغۇن ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، تالىباننىڭ ئافغانىستاندا ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى مۇستەھكەملىشى ۋە خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا، ئوتتۇرا شەرق رايونلىرىدىكى ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلىش ئۇرۇنۇشى ھەققىدە تەپسىلىي توختالدى.
خىتاي بۇ يەردە شۇ مەيلى ئافغانىستان ھۆكۈمىتى تالىبانلارنىڭ يالغۇز، يۆلىمە يېتىدىكى بىر ھۆكۈمەت شەكىللەنسۇن ياكى بىرلەشمە بىر ھۆكۈمەت شەكىللەنسۇن خىتاي ئىككىلى تەرەپ بىلەن مۇناسىۋەتنى ياخشىلاش ئارقىلىق بۇ زاماندا ئۇيغۇرلارنىڭكى ئۇيغۇر قوراللىق ھەرىكەت قىلغان ئۇيغۇرلارنىڭكى بۇ يەردە ياردەمگە قوللاشقا زېمىنغا ئېرىشمەسلىك توغرىسىدا ئىككىلى قايسى مەيلى تالىبانلارغا مەيلى ئافغانىستان ھۆكۈمىتىگە قاتتىق بېسىملەرنى چۈشۈرۈپ قىلىشى مۇمكىن. مۇشۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ يەردە ئورۇن ئېلىشىغا ئۆزىگە بىر نېمە شەكىللەندۈرىدىغان، تەھدىت شەكىللەندۈرىدىغان بىر نەرسىنىڭ شەكىللەنمەسلىكى ئۈچۈن ئاشۇنداق ھەرىكەتلەرنى قىلىشى مۇمكىن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىلى شەرقىي تۈركىستان ئىسلام مەركىزى ناملىق تەشكىلاتنىڭ ئامېرىكىنىڭ تېررورلۇق تەشكىلاتى تىزىملىكىدىن چىقىرىلغانلىقىنى جاكارلىغانىدى. ئەنقەرە ھاجەتتېپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنى شەرقىي تۈركىستان ئىسلام مەركىزى تەشكىلاتىغا باغلاپ قارىلاشقا، تېررورىزم بىلەن باغلاشقا ئۇرۇنۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇ تەشكىلاتنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ گۇمانلىق ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ بىر ئونىنچى ئايدىن ئېتىبارەن چەت ئەلدىكى پۈتۈن ئۇيغۇر تەشكىلاتلارنى ھەممىسىنى مۇشۇ شەرق تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىغا باغلاپ تۇرۇپ، مۇشۇ بىر ئىسىم بىلەن پۈتۈن تەشكىلاتلارنى ئىچىگە ئالغان، مۇشۇنداق تەشۋىق قىلغان ۋە تونۇتقان. ئىككى مىڭ تۆتتىن ئېتىبارەن ئامېرىكىنىڭكى مىسالىغا خەلقئارا تېررور بىلەن كۈرەش قىلىش دېگەن دوكلاتىندا بۇ تەشكىلاتنى ئېغىزغا ئالمايدىغان بولدى. بۇنىڭ سەۋەبى يەنە شۇ ئىككى مىڭ تۆتتە. بۇ تەشكىلاتنىڭ بېشىدىكى ھەسەن مەخسۇمنى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن بۇ تەشكىلات تاقالدى ۋە بۇ تەشكىلات يوق دەپ كەلدى ئۆتكەندىمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىمۇ ئېنىق دېدى يەنى بۇ تەشكىلات يوق بىر تەشكىلات دەپ ئەمما خىتاي يەنىلا مۇشۇ ئىسىمنى ئىشلىتىپ تۇرۇپ مۇشۇ پۈتۈن ئومۇمىي شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلارنىڭ ھەممىسىنى مۇشۇنىڭ ئىچىگە ئەپ تۇرۇپ، دۇنياغا تونۇتۇپ ۋە بەزى دەۋلەتلەرگە بېسىم ئىشلىتىپ قىلىۋاتىدۇ. يېقىندىمۇ پاكىستان ۋە مۇشۇ ئافغانىستان ھۆكۈمىتىگە يەنە مۇشۇنى جاكارلاۋاتىدۇ. بۇ يەردە ئۇقۇمنى ئالماشتۇرۇپ ياكى ئۇقۇمنى مۈجمەل ھالىغا ئەكېلىپ تۇرۇپ، ئۆزىنىڭكى بىر مەقسەتىگە ئېرىشمەك. شۇنىڭغا ئۇيغۇر تەشكىلاتلار بۇ جەھەتتىمۇ بۇنى ئېنىقلاپ ئىپادە قىلىش لازىم يەنى. خىتايغا قارشى ئۇقۇمنى ئالماشتۇرۇپ ياكى ئىچىنى ئۇقۇمنىڭ مەزمۇنىنى ئالماشتۇرۇپ ئۆزىنىڭ مەقسىتىگە ئېرىشىۋاتقانلىقى ۋە يامان نىيەتىگە ئېرىشىۋاتقانلىقىنىمۇ جاكالاپ دۇنياغا مۇشۇنداق تونۇشتۇرۇش لازىم. مۇتەخەسسىسلەر شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مەۋجۇتلۇقىدىن گۇمانلىنىدىغانلىقىنى، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى سىياسەتلىرىنى قانۇنىي ئاساسقا ئىگە قىلىش مەقسىتىدە بۇ تەشكىلاتنى سىياسىي تەشۋىقات ئۈچۈن قوللىنىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. بۇ خەۋەرنى ئىستانبۇلدىن ئازىغ تەييارلىدى.